From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັ ນທີ່ lao voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າທິບສຸດາ ສຳລັບຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນຂອງສະມາຊິກສະພາສູງຈາກທັງສອງພັກການເມືອງສະຫະລັດ ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງເກົາຫຼີເໜື ອ ແລະ ຣັດເຊຍ ລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບພາກທີໜຶ່ງ ສຳລັບແລງວັນຈັນທີ 29 ມັງກອນນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລ ງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ທະຫານສະຫະລັດ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ 34 ຄົນບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນໃນປະເທດຈໍແດນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລີ່ມກອງທຶນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວປາ ແລັສໄຕນ໌ຄືນອີກ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ຮຽກຮ້ອງພັນທະມິດໃຫ້ສືບຕໍ່ສະໜອງທຶນ ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ າພຸດທະສອນ ເຊິ່ງມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເລີ່ມດ້ວຍຂ່າວໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ທິບສຸດາ ຖານທັບສະຫະລັດໃນເຂດ ໃນປະເທດຈໍແດນ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງເນາະ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທະຫານນັ້ນໄດ້ ຮັບ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຈຳນວນຫຼາຍຄົນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແລະ ກະເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ວ່າມີເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນຮ້າຍແຮງເນາະ ເຊິ່ງທະຫານສະຫະລັດ 3 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກຢ່າງໜ້ອຍ 34 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເມື່ອຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ຢູ່ຄ້າຍທີ່ພັກອາໄສຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຈໍແດນ ໃກ້ກັບຊາຍແດນຕິດກັບຊີເຣຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອ ງກອງບັນຊາການສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ເຊື່ອວ່າຈະເປັນການເສຍຊີວິດຄັ້ງທຳອິດຂອງທະຫານອາເມລິກັນ ຈາກການຍິງຂອງສັດຕູ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມເກືອບ 4 ເດືອ ນລະຫວ່າງອິດສະຣາເອລ ແລະ ພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ຖືກໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ທີ່ປະຕິບັດການໃນຊີເຣຍ ແລະ ອີຣ່ານ ສຳລັບ ສຳລັ ບການໂຈມຕີໃນຈໍແດນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອົງການຂ່າວທາງການ IRNA ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກະຊວງ ທ່ານ ນາເຊີ ຄານານີ ວ່າ ສາທາລະນະລັດອິດສ ະລາມອີຣ່ານ ບໍ່ໄດ້ມີບົດບາດໃນການຕັດສິນໃຈຂອງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜູນປະເທດປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼື ປ້ອງກັນປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ທະຫານສາມຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸຕົ ວໃນທັນທີ ໂດຍລໍຖ້າການແຈ້ງໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຊາບ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ເອີ້ນຂະເຈົ້າວ່າ ເປັນຜູ້ຮັກຊາດໃນລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງວ່າ ພວກເຮົ າຈະສືບຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຂະເຈົ້າ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສົງໄສ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບທຸກຄົນມາລົງໂທດໃນເວລາ ແລະ ລັກສະນະທີ່ພວກເຮົາເລືອກ ຕໍ່ມາໃນວັ ນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ງານໂຄສະນາຫາສຽງ ໃນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້ຂໍຈັດການໄວ້ອາໄລ ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານອິດສະລາມໃນອີຣັກ ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມຄວບ ຄຸມອື່ນໆ ທີ່ລວມມີກຸ່ມກາຕາອິບ ເຮສໂບລາ ນູ ນູຈາບາ ແລະ ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີນັ້ນ ອີງຕາມໜັງສືພິມ Washington Post ທິບສຸດາ ເລຂາທິການ ໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຈົ່ງເລີ່ມຕົ້ນທຶນສະໜອງເງິນທຶນຄັ້ງໃໝ່ແກ່ອົງການບັນເທົາທຸກປາເ ລສໄຕຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNRWA ໃນທັນທີ ໂດຍກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ພັດຖິ່ນທີ່ໝົດຫວັງໃນເຂດກາຊາ ຍັງຄົງຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນຂະນະທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດດຳເນີນການສືບສວນກ່ ຽວກັບບົດບາດຂອງພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍ 10 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບກຸ່ມຮາມາສ ໃນການບຸກໂຈມຕີອິດສະຣາແອນເມື່ອເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານກູເຕເຣສເຕືອນວ່າ ຖ້າບໍ່ມີການສະໜອງ ທຶນທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຊາວປາເລສໄຕຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນໃນເຂດກາຊາ ຈະໝົດໄປພາຍໃນວັນພະຫັດທີ 1 ກຸມພານີ້ ສະ ຫະລັດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ 9 ປະເທດ ທີ່ຍຸຕິຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີຈຳນວນ 1.6 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອ ເມື່ອພະນັກງານບັນເທົາທຸກຂອງຊາວປາເລສໄຕ 12 ຄົນ ຖືກລະບຸໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ໄດ້ຊ່ວຍການປະຕິບັດໂຈ ມຕີຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຊາວອິດສະຣາແອນໄປ 1,200 ຄົນ ການກະທຳທີ່ໜ້າລັງກຽດຂອງສະມາຊິກພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນທີ່ຕາມມາ ທ່ານກູເຕເຣສກ່າວໃນຖະ ແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງ ແລະ ນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດປະເຊີນໜ້າກັບການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຊຶ່ງພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ 9 ຄົນ ໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກໜ້າທີ່ໃນທັນທີ 1 ຄົນຖືກຢືນຢັນວ່າເສຍຊີວິດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ ຳລັງກວດສອບ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຫຼັກຖານຂອງອີກ 2 ຄົນທີ່ຍັງເຫຼືອ ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານກູເຕເຣສກ່າວຕື່ມວ່າ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງຫຼາຍສິບພັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ອົງການ UNRWA ຫຼາຍໆຄົນຢູ່ໃນສະຖານະການໃດໜຶ່ ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ສຳລັບພະນັກງານດ້ານມະນຸດສະທຳ ບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການລົງໂທດ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະຊາກອນທີ່ໝົດຫວັງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບໃຊ້ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜອງ ອິດສະ ຣາແອນໄດ້ກ່າວປະນາມຕໍ່ທ່ານກູເຕເຣສໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວປາເລສໄຕຄັ້ງໃໝ່ ທ່ານກີລາດ ເອີດານ ເອ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງລັດຢິວປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາ ຊາດກ່າວວ່າ ທ່ານກູເຕເຣສໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງວ່າ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະຊາຊົນຊາວອິດສະຣາແອນ ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບທ່ານອີ່ຫຼີ ພຸດທະສອນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈນ ສະໂຕ ເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນຄວນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ຂະເຈົ້າຕ້ອງການ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຣັດເຊຍຢູ່ນອກດິນແດນຂອງຂະເຈົ້າ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ສະຫະລັດ ຢູໂຣບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງໂລກຈະມີຄວາມ ສ່ຽງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຖ້າປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການຈາກຢູເຄຣນ ທ່ານ ສໂຕເທນເບີກ ເວົ້າວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນຍັງຈະເປັນແຮງກະຕຸ້ນເພື່ອຍາດເອົາດິນແດ ນໃຫ້ລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການອື່ນໆ ໃນພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງໂລກ ໃນລະຫວ່າງການສຳພາດກັບໂທລະພາບ Fox News ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ທ່ານ ສໂຕເທນເບີກ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງແມ່ນກຳລັງຕິດຕາ ມການຕອບໂຕ້ຂອງເນໂຕ້ຕໍ່ການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງທ່ານ ປູຕິນ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການເນ ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ມື້ນີ້ມັນແມ່ນຢູເຄຣນ ມື້ອື່ນມັນແມ່ນ ມັນອາດເປັນໄຕ້ຫວັນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ໃນວັ ນອາທິດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຍົກເລີກການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະລັດຕໍ່ກີຢິບ ຈະເປັນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ດີ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່າ ນ ໂຈ ໄບເດັນ ຖືກກີດກັນໃນການອະນຸມັດການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ໄປ ໂດຍພັກຣີພັບບລິກັນໃນຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ຜູ້ສະໝັກເປັນກາງອຽງຂວາ ທ່ານ ອາ ເລັກຊານເດີ ສຕູບ ຈາກພັກລັດຖະບານປະສົມແຫ່ງຊາດຂອງຟິນແລນ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຮອບທຳອິດຂອງປະເທດແບບຫວຸດຫວິດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະ ຈະປະເຊີນໜ້າກັ ບສະມາຊິກພັກເສລີສີຂຽວ ທ່ານ ປາກກາ ຮາວິສໂຕ ໃນການເລືອກຕັ້ງຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດ ຕາມຂໍ້ມູນທາງການ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ ດ້ວຍການນັບຄະແນນສຽງທັງໝົດ ທ່ານ ສຕູບ ມາ ເປັນອັນດັບໜຶ່ງດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ 27.2 ເປີເຊັນ ຮອງລົງມາແມ່ນທ່ານ ຮາວິສໂຕ ດ້ວຍຄະແນນ 25.8 ເປີເຊັນ ແລະ ອັນດັບ 3 ແມ່ນພັກຊາດນິຍົມ ທ່ານ ຈຸດຊີ ຮາລາ ອາໂຮ ດ້ວຍຄະແນນ 19 ເປີເຊັນ ການແຂ່ງຂັນລະຫ ວ່າງຜູ້ທີ່ມີຄະແນນສູງສຸດ 2 ທ່ານໃນຮອບສຸດທ້າຍ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກຸມພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຟິນແລນກຳລັງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ເພື່ອນຳພານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອ ງປະເທດ ໃນບົດບາດໃໝ່ພາຍໃຕ້ອົງການເນໂຕ້ ລຸນຫຼັງແຍກອອກຈາກການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມມາຫຼາຍສິບປີ ເພື່ອຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຮຸກຮານຢູເຄຣນໂດຍຣັ ດເຊຍ ພຸດທະສອນ
ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ກຳກັບການຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຍຸດທະສາດຊະນິດໃໝ່ຈາກເຮືອດຳນ້ຳ ອີງຕາມການກ່າວຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເຊິ່ງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຫຼ້າສຸ ດທີ່ຂະຫຍາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໂດຍລັດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງການຂ່າວ AFP ລູກສອນໄຟ ຜູວາຊານ 3-31 2 ລູກ ໄດ້ບິນຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າເໜືອທະເລຕາເວັນອອກ ເພື່ອໂຈມຕີໃສ່ເກາະ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນວັນອາທິດວານນີ້ ອົງການຂ່າວທາງການ KCNA ໄດ້ລາຍງານ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳພາການຍິງດັ່ງກ່າວ ລູກສອນໄຟພູລວາຊານ 3 ຂີດ 31 ແມ່ນລູກສອນໄຟນຳວິຖີຍຸດທະ ສາດລຸ້ນໃໝ່ ທີ່ພຽງຢາງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທົດລອງຄັ້ງທຳອິດເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກໃສ່ທະເລເຫຼືອງ ລາຍງານໄດ້ສືບຕໍ່ກ່າວວ່າ ການທົດລອງຈາກເຮືອດຳນ້ຳຂອງວັນອ າທິດວານນີ້ ບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການໃນພາກພື້ນ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານກິມ ໄດ້ສະແດງຄວາມພໍໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງກັບການຍິງ ນັ້ນ ທິບສຸດາ ທີມ 49ers ຂອງຊານຟຣານຊິສໂກ ແລະ ທີມ Chiefs ຂອງແຄນຊັສຊິຕີ ມີກຳນົດຈະປະເຊີນໜ້າກັນໃນວັນທີ 11 ກຸມພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໃນການຊິງແຊ່ງຂັນ Super Bowl ຂອງສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດ ຫຼື NFL ການແຂ່ງຂັນ ທີ່ນະຄອນລາສເວກັສ ປະກອບມີ 2 ທີມຊັ້ນນຳຈາກລະດູການຂອງ NFL ທີມຈາກຊານຟຣານຊິສໂກ ໄດ້ກ້າວໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນປະຈຳປີຂອງກິລາບານເຕະອາເມຣິກັນ ໂດຍການເອົາຊະນະທີມ Detroit Lions ໃນວັນອາທິດ ວານນີ້ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄະແນນນຳຫຼັງທີມ Detroit 24 ຕໍ່ 7 ໃນເຄິ່ງເວລາທຳອິດກໍຕາມ ທີມຈາກແຄນຊັສຊິຕີ ໄດ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ Super Bowl ຂອງ ຂອງຕົນ ໂດຍທີ່ເອົາຊະນະທີມ Baltimore Ravens ດ້ວຍຄະແນນ 17 ຕໍ່ 10 ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ສຳລັບທີ ມແຄນຊັສຊິຕີ ການແຂ່ງຂັນ Super Bowl ແມ່ນການແຂ່ງຂັນທີ່ລຶ້ງເຄີຍສຳລັບພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍທີມດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດຈະແຂ່ງຂັນ Championship ຄັ້ງທີ 4 ຂອງຕົນໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ທີມດັ່ງກ່າວ ຍັງພະຍາຍາມຫາໂອກາດໃຫ້ກາຍ ມາເປັນຜູ້ຊະນະອີກຄັ້ງໃນຮອບເກືອບ 20 ປີ ທີມແຊນຟຣານຊິສໂກ ຫຼິ້ນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນ Super Bowl ເມື່ອ 4 ປີກ່ອນ ໂດຍການເສຍໄຊໃຫ້ແກ່ທີມແຄນຊັສຊິຕີ ການແຂ່ງຂັນແມ່ນໜຶ່ງໃນລາຍການໂທລະພາບທີ່ມີຄົນເບິ່ງຫຼາ ຍທີ່ສຸດຂອງປີຂອງສະຫະລັດ ພຸດທະສອນ ອອສເຕຣເລຍໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະໃຊ້ຈ່າຍ 23 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຢູ່ໃນປະເທດຕີມໍຕາເວັນອອກ ໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາ ມາດໃນການຮັບມືໄພພິບັດ ແລະ ດ້ານເທັກໂນໂລຈີໃນປະເທດນ້ອຍໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມສຳພັນກັບຈີນ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ລັດຖະ ມົນຕີຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເຂດປາຊີຟິກ ທ່ານ ແພັດ ຄອນຣອຍ ໄດ້ເດີນທາງຮອດຕີມໍຕາເວັນອອກໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແລະ ໄດ້ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊານານາ ກຸສມາວ ອອສເຕ ຣເລຍໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບຕີມໍເລສເຕ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍງານດ້ານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວ າມໝັ້ນຄົງໃນຕີມໍເລສເຕ ທ່ານຄອນຣອຍ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ອອສເຕຣເລຍຈະສະໜອງທຶນ 23 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືໃນດ້ານການຮັກສາຄວາມສະຫງົບລະຫວ່າງທັງສອງ ປະເທດ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນເມື່ອ 20 ປີກ່ອນ ປະທານາທິບໍດີຂອງຕີມໍຕາເວັນອອກ ທ່ານ ໂຮເຊ ຣາໂມສ ຮໍຕາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນເດືອນກັນຍາ ການເປັນຄູ່ພາຄີຍຸດທະສາດໄດ້ລົງນາມໂດຍທ່ານກຸສມາວ ກັບຈີນ ຈະສົ່ງ ເສີມການລົງທຶນຂອງຈີນ ແລະ ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການທະຫານ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ຍັງຄົງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂັ້ນສູງຂອງຕົນຢູ່ ທິບສຸດາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະ ຫະລັດ ແລະ ຈີນ ຈະຈັດເຈລະຈາຫາລືເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂການສະໜອງຢາເຟັນຕານິລ ແລະ ສານເຄມີຕົ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານຈະພົບປະກັນທີ່ປັກກິ່ງໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ຄະນະເຮັດວຽກຕໍ່ຕ້າ ນຢາເສບຕິດຂອງສະຫະລັດ ແລະ ສປ ຈີນ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລຸນຫຼັງໄດ້ມີການພົບປະກັນໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄ ບເດັນ ແລະ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຈີນໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນມາດຕະການແລ້ວຕໍ່ພວກສະໜອງຢາທີ່ເຮັດຈາກສານສັງ ເຄາະ ແລະ ສານເຄມີຕົ້ນຢູ່ຈີນ ລວມທັງການປິດບໍລິສັດຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຈ່າຍເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ພວກເຮົາພວມມອງເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງຂະໜາດສານເຄມີຕົ້ນຢູ່ສະໜາມບິນຈຳນວນໜຶ່ ງຂອງສະຫະລັດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກ່າວ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າລັກສະນະຂອງການຄ້າຢາເສບຕິດໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຢຸດເຊົາໂອກາດໂດຍອາໄສການປະຕິບັດງານເຫຼົ່ານີ້ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮ ອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ໄດ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫ ະລັດ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກທັງສອງພັກການເມືອງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນເພີ່ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກແລ້ວ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທາງທະຫານລະຫວ່າງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ຣັດເຊຍ ແລະ ພວກ ທ່ານກ່າວວ່າ ເຮັດໃຫ້ມີການເນັ້ນໜັກຂຶ້ນຕື່ມເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະລັດແກ່ປະເທດຢູເຄຣນ ນັກຂ່າວ VOA ເຈັບ ຄັສເຕີ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ມີຂຶ້ນຕ່າງຫາກຕໍ່ນັກຂ່າວ VOA ພະແນກພາສາເກົາຫຼີ ນາງ ໂຈເອິນ ລີ ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຂອງສະຫະລັ ດກ່າວວ່າ ການຮ່ວມມືທາງທະຫານລະຫວ່າງເກົາຫຼີເໜືອກັບຣັດເຊຍ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດທັງສອງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດດ້ານການທະຫານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສະມາຊິກສະພາສູງ ຄຣິສ ຄູນ ສ໌ ຈາກລັດເດລາແວ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ປືນໃຫຍ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອຖືກສົ່ງມາຊ່ວຍຣັດເຊຍໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຊ່ວຍຣັດເຊຍໃນກ ານໂຈມຕີຢ່າງໂຫດຮ້າຍຕໍ່ສູນກາງຂອງພົນລະເຮືອນໃນທົ່ວປະເທດຢູເຄຣນ ສ່ວນສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ພີດ ຣິກເກັດສ໌ ກ່າວວ່າ ຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະ ເກົາ ຫຼີເໜືອ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າສະຫະລັດໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຂຶ້ນແກ່ຢູເຄຣນ ເຊິ່ງໃນເວລານີ້ ພວມໄດ້ຮັບການຂັດຂວາງຢູ່ໃນການອະພິປາຍດ້ານງົບປະມານຂອງສະພາຕ່ຳ ແລະ ທຳນຽບຂາວຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດອັນສຳຄັນ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ກະທຳກໍຄືເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຣິກເກັດສ໌ກ່າວ ແລະ ທ່ານກໍກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັ ດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ທະຫານຢູເຄຣນໄດ້ຮັບໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕີໂຕ້ທະຫານຣັດເຊຍຄືນໄດ້ ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານຄຣິສ ແວນ ຮໍເລັນ ກໍໄດ້ສ ະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານຣິກເກັດສ໌ ໂດຍກ່າວວ່າ ການຈັດສົ່ງອາວຸດທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄປໃຫ້ຣັດເຊຍ ໝາຍຄວາມວ່າມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດຕ້ອ ງໄດ້ດຳເນີນການ ນີ້ແມ່ນອີກເທື່ອໜຶ່ງທີ່ວ່າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນແທ້ໆ ສຳລັບລັດຖະສະພາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜ່ານການຈັດສັນງົບປະມານເພີ່ມເຕີມ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານໃ ຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູເຄຣນ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການປ້ອງກັນໂຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທິມ ເຄນ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດເວີຈິເນຍ ກ່າວວ່າ ຄວາມໃກ້ຊິດເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຣັດເຊຍກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ພ້ອມທັງຈີນກັບອີຣານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສັດຕູຂອງສະຫະລັດພວມຮຽນຮູ້ອຳນາດໃນການສ້າງພັນທະມິດ ໜຶ່ງໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຫະລັດກໍແມ່ນພັນທະມິດ ແລະ ແຕ່ໃດໆມາພວກເຂົາເ ຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພັນທະມິດໃນເວທີດຽວກັນ ທ່ານທິມ ເຄນ ກ່າວ ແຕ່ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມໄດ້ປຽບຢ່າງໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ທຸກໆສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດຮ່ວມກັນ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າວ່າມັນໄດ້ຖືກ ໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ອັນນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນພວມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງເສັ້ນຕ່າງໆ ຍ້ອນທີ່ຈິງແລ້ວ ຍ້ອນທີ່ຈິງແລ້ວ ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍມີມາແຕ່ກ່ອນເລີຍ ໃນລາຍງານຫຼ້າສຸດເມື່ອວັນສຸກແລ້ວ ການເຈລະຈາກ່ຽວກັ ບງົບປະມານຂອງລັດຖະສະພາ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງການໃຫ້ທຶນແກ່ຢູເຄຣນກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA ນາຍທະຫານໄທເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ລັດຖະບານໄທຈະ ປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານຈີນ ແລະ ລາວ ໃນການຮ່ວມມືກັນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆໃນເຂດລັດສານຂອງມຽນມາ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອ ກ ພົນໂທ ພະລາດອນ ພັດທະນາຖາບຸດ ອະດີດເລຂາທິການສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໄທ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການທີ່ປະເທດໄທ ລາວ ແລະ ຈີນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກບັນຫາຄວາມບໍ່ສະຫງົບທີ່ເກີດຂຶ້ ນຈາກການຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງໃນພະມ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ບັນຫາການອົບພະຍົບຂອງພົນລະເມືອງ ເພື່ອຫຼົບໜີຈາກໄພສົງຄາມໃນເຂດລັດສານຂອງພະມ້ານັ້ ນ ກໍຄືປັດໄຈສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການປະສານງານກັນຢ່າງຈິງຈັງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານໄທ ລາວ ແລະ ຈີນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເຈລະຈາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງຝ່າຍຕ່າງໆໃນພະມ້ າຢ່າງເປັນຮູບປະທຳໃນມໍ່ໆນີ້ ເພາະຖ້າຫາກວ່າປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາຂັດແຍ່ງແກ່ຍາວຕໍ່ໄປ ກໍມີແຕ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງຍັງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບພາຍໃນອາຊຽນ ອັນຈະສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ອຳນາດການຕໍ່ລອງຂອງກຸ່ມອາຊຽນໃນເວທີສາກົນຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຊື່ອໝັ້ນວ່າລັດຖະບານລາວ ໃນຖານະປະທານອາຊຽນໃນປີ 2024 ຈະຮ່ວມມືກັບໄທ ແລະ ຈີນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນ ພະມ້າຢ່າງຈິງຈັງ ດັ່ງທີ່ພົນໂທ ພະລາດອນ ຢືນຢັນວ່າ ເພາະປັດຈຸບັນນີ້ການຢູ່ລອດເປັນກຸ່ມສຳຄັນທີ່ສຸດ ພໍດີຕອນນີ້ເຈົ້າພາບປະຈຳປີປ່ຽນເປັນລາວ ແຕ່ລາວກໍຖືວ່າຄອນເນັກຊັນກັບທາງຈີນພໍສົມຄວນ ກໍມີຈຸດ ລົງຕົວອີກແບບໜຶ່ງຂອງການເຈລະຈາໃນບ່ອນນີ້ ທີ່ຈີນມາເປັນອ້າຍໃຫຍ່ ປະທານໄປເປັນລາວ ກໍຈະຫາຄວາມລົງໂຕກັນພໍໄດ້ ໄທຈະປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເພາະທັງໄທທັງລາວກໍຕິດກັບລັດສານຄືກັນຫັ້ນລະ ເພາະວ່າຄວາມຮ່ວມມືບໍ່ແມ່ນສະເພາະໂຕປະເທດໄທຫຼືລາວເນາະ ແຕ່ເປັນວ່າຕ້ອງໄດ້ລວມເຂົ້າກັນ ຖ້າມຽນມາແຂງແຮງ ອາຊຽນກໍແຂງແຮງ ຈີນກໍຕ້ອງຫາຂໍ້ຍຸຕິບ່ອນນີ້ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວນີ້ ເຂົາຕ້ອງມ າເສຍໃນເລື່ອງຂອງການປ້ອງກັນປະເທດ ໂດຍການທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ 2024 ຍ່ອມຖືເປັນໂອກາດສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ສະແດງບົດບາດນຳໃນການເສີມຂະຫຍາຍກ ານພົວພັນຮ່ວມມືທັງໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພາະຈະຕ້ອງເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາຂອງອາຊຽນເຖິງສອງຄັ້ງຢູ່ໃນລາວ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະດຽວ ກັນ ລັດຖະບານລາວຈະຖືກຈັບຕາ ແລະ ຖືກກົດດັນຈາກນານາຊາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງໃນພະມ້ານັ້ນ ຈະມີການສະເໜີແນວທາງໃດ ຈຶ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີໝາກຜົນທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ແຕ່ວ່າດ້ວຍການພົວພັນໃນຖານະຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງລາວກັບຈີ ນ ແລະ ລັດຖະບານຈີນຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ລັດຖະບານທະຫານພະມ້າໃນທຸກດ້ານດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າລັດຖະບານລາວຈະດຶງເອົາລັດຖະບານຈີນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງໃນພະມ້າຢ່ າງແນ່ນອນ ຊຶ່ງ ລວມເຖິງການເຈລະຈາກັນໃນບັນຫາອື່ນໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພົວພັນລະຫວ່າງຈີນ ລາວ ໄທ ແລະ ພະມ້າດ້ວຍ ໂດຍລວມເຖິງການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ ແກ້ງອາຊະຍາກອນຈີນ ຫຼື ຈີນເທົາດ້ ວຍ ດັ່ງທີ່ດັອກເຕີ ດຸນລະຍະພາບ ປີຊາລັດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ ຢືນຢັນວ່າ

ເພາະວ່າລັດສານຂອງມຽນມາມີອານາເຂດຕິດກັບທັງຈີນ ແລະ ສປປ ລາວ ແລະ ຕິດກັບໄທນຳອີກດ້ວຍ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານີ້ຈະເປັນເອເຣຍສຳຄັນທີ່ການເປັນປະທານອາຊຽນຂອງລາວນີ້ ຈະມໍນິເຕີເປັນພິ ເສດເລີຍ ຈະມີເລື່ອງສະຖານະການໃນລັດສານ ມີເລື່ອງຂອງຢາເສບຕິດໃນສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຈະມີເລື່ອງຂອງຄາຊິໂນ ແລະ ມີເລື່ອງຈີນເທົາ ໂດຍລ່າສຸດລັດຖະບານລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸ ນ ເປັນທູດພິເສດ ແລະ ເດີນທາງໄປພົບ ພົນເອກອາວຸໂສ ມິນ ອອງ ລາຍ ລະຫວ່າງວັນທີ 10 ຫາ 12 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ ອັນດັບຕໍ່ໄປແມ່ນບົດຮຽນພາສາອັງກິດຄຳ ສັບໃນຂ່າວ Renovation ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້
Welcome to the Voice of America's News Words
This news word comes from a story about Buckingham Palace in London. The building is 300 years old and home to Britain's Queen Elizabeth and Prince Philip. Renovation
The work will be done in stages so the queen will not have to move out and with 775 rooms there should be somewhere for her to escape the noise of renovation. Officials say if the planned work goes ahead the palace will not need another renovation until 2067.
Renovation means changes and repairs to a building to improve it.
Experts say the structure and pipes of buckingham palace are in need of renovation

ໂຄງສ້າງ ແລະ ທໍ່ນ້ຳຂອງພະລາຊະວັງບັກກິງແຮມ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຂອງປະຊາຊົນລາວຈາກການໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໂດຍສະເພາະຈາກສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານ ຮັບຟັງຂ່າວຮອບລ່າສຸດ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ໃນຖານະຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ ນການເມືອງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງການຂ່າວກຽວໂດ ທີ່ອ້າງແຫຼ່ງຂ່າວທາງການທູດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດມຽນມາ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທີ່ເລີ່ມໃນ ວັນອາທິດ ແລະ ມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້າວັນຄົບຮອບໃນການເຂົ້າຍຶດອຳນາດຂອງລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກແບບປະຊາທິປະໄຕຂອງທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູຈີ ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ມຽນມາບໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບ ລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ ນັບແຕ່ສະມາຊິກຂອງອາຊຽນໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນເດືອນຕຸລາປີ 2021 ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນການເມືອງໄປຮ່ວມ ປີນີ້ລາວເປັນປະທານວຽນຂອງອາຊຽນ ຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ລັດຖະບາ ນທະຫານ ມີສ່ວນພົວພັນນຳ ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລະດັບສູງກວ່ານີ້ໄປຮ່ວມ ແຕ່ແຜນການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍບັນດາສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ ອຳນາດການປົກຄ ອງທະຫານໄດ້ທຳການກົດຂີ່ຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ພວກປະທ້ວງນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ທິບສຸດາ
ຍານອະວະກາດສຳຫຼວດດວງເດືອນຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ SLIM ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດງານຄືນໃໝ່ອີກຄັ້ງ ອົງການອະວະກາດກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພະລັງງານຖືກຟື້ນຟູແລ້ວ ອີງຕາມອົງການຂ່ າວ AFP ຫຼັງຈາກທີ່ຍານອະວະກາດໄດ້ລົງຈອດເມື່ອວັນທີ 20 ມັງກອນ ອົງການອະວະກາດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື JAXA ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີບັນຫາກັບໝໍ້ໄຟທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງຍານອະວະກາດ ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກມັນ ບໍ່ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ ເມື່ອຄືນວານນີ້ ພວກເຮົາສາມາດສື່ສານກັບ SLIM ໄດ້ເປັນທີ່ສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດງານຄືນໃໝ່ ອົງການ JAXA ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ X ທີ່ຮູ້ ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ Twitter ພວກເຮົາກໍໄດ້ ເລີ່ມການສັງເກດການດ້ານວິທະຍາສາດກັບ MBC ໃນທັນທີ ແລະ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍໄດ້ຮັບແສງຄັ້ງທຳອິດທີ່ມີ 10 ແຖບ ສຳລັບການສັງເກດການ ອົງການ JAXA ກ່າວໂດຍອ້າງເຖິງກ້ອງ Spectroscopic ທີ່ມີຫຼາຍ ແສງຫຼາຍແ ຖບຂອງຍານອະວະກາດ ອົງການ JAXA ໄດ້ນຳເອົາພາບຖ່າຍໂດຍຍານອະວະກາດສຳຫຼວດດວງເດືອນທີ່ສະຫຼາດ ຫຼື SLIM ລົງໃນ X ທີ່ເອີ້ນວ່າ Toy Poodle ຊຶ່ງເປັນກ້ອນຫີນໜຶ່ງທີ່ຖືກສັງເກດເບິ່ງຢູ່ໃກ້ໆຍານອະວະກາດນັ້ນ ກ ານບິນລົງຈອດທີ່ໄດ້ທຳ ໄດ້ກະທຳໂດຍຍີ່ປຸ່ນ ຖືເປັນປະເທດທີ 5 ທີ່ບັນລຸການລົງຈອດ ດວງເດືອນແບບນຸ້ມນວນ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍສາຍຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແ ລະ ທີມງານ VOA ພາກພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເ ຮີດສ໌ ແລະ ທ່ານ ຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນແລງມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງພົບກັບຄວາມສຸກຄວາມສົມຫວັງ ສະບາຍດີ